ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار دىققىتىڭلاردا بەشىنچى فېۋرال ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى گۈلچېھرە رادىئومىزغا خۇش كەلدىڭلار نۆۋەتتە ئىخلاسمەنلىرىمىز دىققىتىگە سۇنماقچى بولغان پروگرامما مەزمۇنلىرىدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئالدى بىلەن بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتى، شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا دائىر ئېقىم مەسىلىلىرى توغرىلىق قىسقا خەۋەرلەر يەتكۈزىمىز. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە ۋە ئوبزور ئاڭلىتىش پروگراممىلىرىمىز بويىچە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىغان

ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى سانلىق ستاتىستىكىلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئالتىنچى ئايدىن ھازىرغىچە ئىككى مىڭ سەككىز يۈز ئاتمىش بەش دانە يوللانما ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ قارىلىپ ئامېرىكىغا كىرىش رەت قىلىنغان بۇ جەرياندا جەمئىي ئالتە مىڭ يەتتە يۈز ئىككى دانە يوللانما تۇتۇپ تەكشۈرۈلۈپ ئۇنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىدىن كۆپرەكى قويۇپ بېرىلگەن ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا تۇتۇپ تەكشۈرۈلگەن يوللانمىلارنىڭ يېرىمىنى دېگۈدەك ئېلېكترونلۇق بۇيۇملار تەشكىل قىلىدىغانلىقى كىيىم كېچەك ئاياغ كىيىم ۋە توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئىككىنچى ئورۇندا سانائەت ۋە ئىشلەپچىقىرىش ماتېرىياللىرىنىڭ ئۈچىنچى ئورۇندا تۇرىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا تاموژنىسىدا تۇتۇپ تەكشۈرۈلگەن ئالتە مىڭ يەتتە يۈز ئىككى دانە يوللانمىنىڭ ئىككى مىڭ ئالتە يۈز يەتمىش بىر دانىسى قويۇپ بېرىلگەن بولۇپ يەنە بىر مىڭ بىر يۈز ئاتمىش ئالتە دانە يوللانما تەكشۈرۈلۈش باسقۇچىدا ئىكەن ئامېرىكا تاموژنىسى ئۆتكەن ھەپتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق كىيىم كېچەك ئاياغ كىيىم ۋە توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىشتا ۋيېتنامنىڭ خىتايدىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئادرىئان زېنىزگە ئوخشاش مۇتەخەسسىسلەر بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشتا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىنى بولۇپمۇ ۋيېتنامنى قالقان قىلىپ ئىشلىتىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان لېكىن ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دېگەن گۇمان بىلەن چېگرىدا تۇتۇپ تەكشۈرۈلگەن مەھسۇلاتلارنىڭ كېلىش مەنبەسى بويىچە ھېسابلىغاندا مالايسىيا بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىكەن سانلىق مەلۇماتتا كېلىش مەنبەسى مالايسىيا بولغان مەھسۇلاتلارنىڭ قىممىتىنىڭ بىر مىليارد ئىككى يۈز ئوتتۇز مىليون دوللار ئىكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى ئۆتكەن ھەپتە ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى كېلىش مەنبەسى ۋيېتنام بولغان ئون مىليون دوللاردىن ئارتۇق كىيىم كېچەك ئاياغ كىيىم ۋە توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلىپ ئامېرىكىغا كىرىشى رەت قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە. ئامېرىكىنىڭ خىتاي مەھسۇلاتلىرىغا تاموژنا بېجى قويۇشى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ يولغا قويۇلۇشىدىن كېيىن، خىتاي تور بازىرى شىركەتلىرى ئامېرىكىنىڭ سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن پوسۇلكىلارغا باج ئالماسلىق بەلگىلىمىسىدىن پايدىلىنىپ، ئامېرىكا بازىرىغا تور ئارقىلىق مال سېتىشنى كۈچەيتكەن. بۇنىڭ بىلەن خىتاينىڭ شېيىن ۋە تېمو قاتارلىق تور بازىرى سۇپىسى جانلىنىپ، بۇلارنىڭ تور ئارقىلىق ئامېرىكىغا يىللىق مال سېتىشى ئىككى يېرىم مىليارد دوللاردىن ئېشىپ كەتكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا. بەزى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى بۇ ئەھۋال ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن پوسۇلكىلار ئارقىلىق ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىگە يول ئاچقانلىقىنى ئاگاھلاندۇرۇپ، بۇنىڭغا قارىتا قانۇن تەكلىپ لايىھىلىرىنى سۇنغان ئىدى. خوڭكوڭدىكى جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە خىتاي ئامېرىكىنىڭ سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن ماللارغا باج ئالماسلىق بەلگىلىمىسىنى ئۆزگەرتىشتىن بىئارام بولماقتا ئىكەن. نۆۋەتتە ئامېرىكا سايلام مەزگىلىگە كىرگەن بىر پەيتتە بۇ قانۇن لايىھىلىرىنىڭ بۇ يىل ئىچىدە ماقۇللىنىپ، سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن ماللارغا باج ئالماسلىق بەلگىلىمىسىنىڭ ئۆزگىرىشى مۈشكۈل بولسىمۇ، لېكىن خەۋەردە خىتاي تور بازىرى سۇپىلىرىنىڭ ۋەزىيەتنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتقانلىقى قەيت قىلىنماقتا. مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتاينىڭ ئامېرىكىغا مال ئېكسپورت قىلىشى ئوتتۇز يىلدىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن نۇقتىغا چۈشكەن بولسىمۇ، ئەمما تور بازىرى سۇپىلىرىنىڭ مال سېتىشى قاتتىق كۆپەيگەن. بۇنىڭغا قارىتا ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى بىل كاسسىدى بىلەن تاممى بالدۋىن ئۆتكەن يىلى ئالتىنچى ئايدا قانۇن لايىھىسى سۇنۇپ خىتاي ماللىرىنىڭ ئامېرىكىنىڭ باج ئالماسلىق بەلگىلىمىسىنى سۇيىئىستېمال قىلىشىنى چەكلەشنى ئوتتۇرىغا قويغان ئوخشاش بىر ۋاقىتتا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو رۇبىيو بىلەن شېرود بروۋنمۇ خىتاي ۋە رۇسىيە ماللىرىنىڭ باج ئالماسلىق بەلگىلىمىسىدىن بەھرىمەن بولۇشىنى بىكار قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويغان، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گاللېگېر تېمونىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن خالىي قىلىشتا ھېچقانداق ئىش قىلمىغانلىقىنى ئېيتقان. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا تاموژنىسى ئۆتكەن شەنبە كۈنىدىن باشلاپ باج ئېلىنمايدىغان ماللارنى تېخىمۇ قاتتىق تەكشۈرۈشكە باشلىغان.
خىتاي تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن بولغان ئىمپورت ئېكسپورت سودىسى ئالدىنقى يىلقىدىن ئەللىك پىرسەنت ئارتقان. ئۈرۈمچى تاموژنىسى تۆتىنچى فېۋرال خىتاي تاراتقۇلىرىغا بەرگەن ئۇچۇرىدا رايوننىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئومۇمىي ئىمپورت ئېكسپورت مىقدارىنىڭ ئاز كەم سەكسەن پىرسەنتىنى ئۇيغۇر رايونىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە چىقارغان ئېكسپورت مەھسۇلاتلىرى تەشكىل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇر دىيارى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە ئىككى يۈز قىرىق ئالتە مىليارد بەش يۈز يەتمىش مىليون دوللارلىق مال ئېكسپورت قىلغان لېكىن ھەممىدىن بەك دىققەت قىلارلىق نۇقتىسى بۇنىڭ ئىچىدە ماشىنىسازلىق ۋە ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلار ئېكسپورتىنىڭ شىددەتلىك ئارتىشىدۇر. بۇ سانلىق مەلۇمات خىتاي ئۇيغۇر رايونىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى ئارقىلىق رۇسىيەگە ماشىنىسازلىق ئەسۋابلىرىنى ئېكسپورت قىلىپ ئۇنىڭ ئۇكرائىناگە قىلغان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىغا ياردەم بېرىۋاتامدۇ دېگەن گۇمان پەيدا قىلغان بىر ۋاقىتتا ئوتتۇرىغا چىققان يېقىندا دىپلومات ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستانلارنىڭ رۇسىيەگە ماشىنىسازلىق ئەسۋابلىرى ئېكسپورتىنىڭ جىددىي ئارتقانلىقى بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ قوشنا دۆلەتتىن ئىمپورت قىلىنغان بولۇشى مۇمكىنلىكى قەيت قىلىنغان ئىدى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە يەتمىش ئۈچ مىليارد توققۇز يۈز قىرىق مىليون دوللارلىق ماشىنىسازلىق ئېلېكتىرونلۇق بۇيۇمى ئېكسپورت قىلىنغان بولۇپ بۇ ئومۇمىي ئېكسپورت مىقدارىنىڭ ئوتتۇز پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدىكەن خەۋەرلەردە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئومۇمىي ئېكسپورت مىقدارىنىڭ يىگىرمە ئۈچ پۈتۈن ئوندىن ئىككى پىرسەنت ماشىنىسازلىق ۋە ئېلېكتىرونلۇق بۇيۇملار ئېكسپورتىنىڭ ئالدىنقى يىلقىدىن يەتمىش ئىككى پۈتۈن ئوندىن ئۈچ پىرسەنت ئارتقانلىقى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىنىڭ ئىچىدە ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە ئەڭ كۆپ مال ئېكسپورت قىلغان رايون بولغانلىقى قەيت قىلىنماقتا لېكىن ئادرىئان زەنىزگە ئوخشاش چەت ئەل تەتقىقاتچىلىرىنىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىچە يېقىنقى ئۈچ تۆت يىل مابەينىدە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلمىسى ئۆزگىرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ كۆلىمى تېخىمۇ كېڭەيگەن ئۇزۇن يىللاردىن بېرى ئۇيغۇر ۋە خىتاي تارىخشۇناسلىرىنىڭ ئارىسىدا مەۋجۇتلۇقى مۇنازىرە قىلىنىپ كەلگەن غەربىي خەن سۇلالىسىنىڭ بۈگۈردە غەربىي دىيار تۇتۇق مەھكىمىسى قۇرغانلىقى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندىن كېيىن رەسمىيلەشتۈرۈلۈپ، بۈگۈر ناھىيەسىدە چوڭ كۆلەملىك غەربىي دىيار تۇتۇق مەھكىمىسى مۇزېيى قۇرۇلۇشقا باشلىغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بىر يۈز يەتمىش مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغان ئومۇمىي قۇرۇلۇش كۆلىمى ئون مىڭ كىۋادرات مېتىرلىق بۇ مۇزېي بۇ يىل ئونىنچى ئايدا پۈتتۈرۈلۈپ، رەسمىي كۆرگەزمىگە ئېچىلىدىكەن. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا ئۇيغۇر تارىخچىلىرى ئەڭ قاتتىق زەربە بېرىش نىشانى بولغان ۋەزىيەتتە غايەت زور مەبلەغ ئاجرىتىلىپ، بۇ مۇزېينىڭ سېلىنىشى، خىتاينىڭ ئۇيغۇر تارىخىنى جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە قايتا چۈشەندۈرۈش ئۇرۇنۇشىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارالماقتا. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ تۆتىنچى فېۋرال بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، مۇزېينىڭ بەش مىڭ كىۋادرات مېتىرلىق كۆرگەزمە زالىغا بۈگۈردىكى كۆيۈك قەدىمىي خارابىلىقى ۋە زوركۈت قەدىمىي شەھەر خارابىلىقىدىن تېپىلغان مەدەنىي يادىكارلىقلار قويۇلىدىكەن. خەۋەردە، مىلادىدىن بۇرۇنقى ئاتمىشىنچى يىلى غەربىي خەن سۇلالىسىنىڭ بۈگۈردە، غەربىي دىيار تۇتۇق مەھكىمىسى قۇرۇشى شىنجاڭنىڭ رەسمىي خىتاي خەرىتىسىگە كىرگەنلىكىنىڭ بەلگىسى، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئالاقە ئالماشتۇرۇش ۋە ئارىلىشىشنىڭ تارىخىي خاتىرىسى، مەركىزىي ھاكىمىيەتنىڭ غەربىي دىيارنى ئۈنۈملۈك باشقۇرغانلىقىنىڭ مۇھىم ئىسپاتى ۋە ئىپادىسى ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە، بۇ ئورۇن يەنە خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ ۋەكىللىك مەدەنىيەت ئامىلى، مەدەنىيەت سىمۋولى ئىكەن. ھالبۇكى، خەن سۇلالىسىنىڭ غەربىي دىيار تۇتۇق مەھكىمىسى خىتاي تارىخنامىلىرىدا تىلغا ئېلىنسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇر تارىخشۇناسلىرى ئۇنىڭ مەلۇم جاينى ماكان تۇتقان بىر رەسمىي ئاپپارات ئىكەنلىكىنى رەت قىلىپ، بۇنى ئىسپاتلايدىغان ھېچقانداق ئارخېئولوگىيەلىك دەلىل يوقلۇقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلگەن بۇ قاراشتىكى نۇرغۇن ئۇيغۇر تارىخشۇناسلىرى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇندا لاگېرلارغا قامالغان، كېسىلگەن ۋە ئىز-دېرەكسىز يوقالغان دائىرىلەر ئەينى ۋاقىتتا ئارخېئولوگىيە شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن خىتاي زېمىنى ئىكەنلىكىگە خىزمەت قىلىشىنى تەلەپ قىلغان ئىدى.
خىتاينىڭ مەملىكەتلىك مىللەتلەر ئىشلىرى كومىتېتى ئۆتكەن ھەپتە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ نەزەرىيەۋى ئەپكارى بولغان ئىزدىنىش ژۇرنىلىدا ماقالە ئېلان قىلىپ، ئاز سانلىق مىللەتلەر مەسىلىسىگە دائىر پىكىر مۇنازىرە ۋە شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلىشنى تەكىتلىگەن. ماقالىدە ئاز سانلىق مىللەتلەر تەرىپىدىن كېلىدىغان خەتەرنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنىپ، ئىدېئولوگىيە خىزمىتىنىڭ مەسئۇلىيەت مېخانىزمىنى ئىجرا قىلىش تەلەپ قىلىنغان. جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتا گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن بىز چوقۇم ئۈچ خىل كۈچلەرنىڭ سىڭىپ كىرىشىنى قەتئىي توسۇشىمىز كېرەك بىز چوقۇم ئاز سانلىق مىللەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك نەشرىيات بۇيۇملىرىنى تېخىمۇ قېلىپلاشتۇرۇشىمىز لازىم ئۇيغۇر دىيارىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا مىليونلىغان ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەر لاگېر تۈرمىلەرگە قامالغان مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلغان ئالتە يەتتە يىلدىن بېرى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ھېچقانداق تېررورلۇق ياكى زوراۋانلىق ۋەقەلىرىنىڭ يۈز بەرمىگەنلىكىنى قەيت قىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ لېكىن خىتاي مىللەتلەر ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ كومپارتىيە نەزەرىيىۋى ژۇرنىلىدا ماقالە ئېلان قىلىپ ئۈچ خىل كۈچلەرنى توسۇشقا چاقىرىشى دىققەت قوزغىماقتا

ئامېرىكىنىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى تۇغماس قىلىش، خىتايلارغا مەجبۇرىي توي قىلدۇرۇشنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى. جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە، ماقالىدە يەنە نازارەتنى كۈچەيتىشى، ئەمەلدارلارنىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنى تېز ۋە مۇۋاپىق ھەل قىلىشى، مىللىي رايونلاردىكى رايون خاراكتېرلىك ۋە سىستېمىلىق خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئاخىرقى لىنىيەنى

بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى ئۇلاپ ئاڭلىتىدۇ. پروگرامما مەزمۇنلىرىغا دىققەت بەگەيسىلەر.

تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئۇنتۇلماس قاباھەت، ساقايماس جاراھەت بولغان بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى يۈز بەرگىنىگە بۇ يىل يىگىرمە يەتتە يىل بولدى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىككىنچى فېۋرال كۈنى بايانات ئېلان قىلغان. باياناتتا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىل غۇلجىدا تىنچ شەكىلدە ئېلىپ بېرىلغان ھەق تەلەپ نامايىشىنى خىتاي قوراللىق كۈچلىرىنىڭ قانلىق باستۇرغانلىقى شۇنىڭدىن باشلاپ خىتاينىڭ ئۈچ خىل كۈچكە زەربە بېرىش باھانىسى بىلەن ئۇيغۇرلارغا ئىلگىرى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە زىيانكەشلىك قىلىپ كەلگەنلىكى ھەمدە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ بۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق تۈسىنى ئالغان جىنايەتكە تەرەققىي قىلدۇرغانلىقى بايان قىلىنغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىل ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى مىڭلىغان ئۇيغۇرلار غۇلجا شەھىرىدە خىتاي ئىشغالچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى بولغان مەشرەپنى چەكلىگەنلىكىگە نارازىلىق بىلدۈرۈپ تىنچ شەكىللىك نامايىش قىلدى خىتاي ساقچىلىرى بۇ نامايىشچىلارنى قانلىق باستۇردى ئاز دېگەندە يۈز ئادەم ئۆلدى نۇرغۇن ئادەم يارىلاندى ئارقىدىن تۆت مىڭ نامايىشچى قولغا ئېلىندى ئۇنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈز ئادەم ئۆلۈم جازاسىغا ئۇچرىدى شۇنىڭدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ تۈپكى ئىنسانىي ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىنى يوقىتىشقا ئۆتتى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئاتالمىش تېررورلۇق ۋە ئەسەبىيلىككە زەربە بېرىش ھەرىكىتى باشلىغاندىن كېيىن كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش قىلمىشلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە تەرەققىي قىلدى نۇرغۇن ئۇيغۇرلار ئۆز ۋاقتىدا نامايىشقا قېتىلغانلىقى سەۋەبىدىن قايتا قامالدى شەرقىي تۈركىستاندىكى بۇ باستۇرۇش سىياسىتى ھېلىھەم ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىغا تەھدىت سالماقتا ئۇلار ئىز دېرەكسىز يوقىتىلماقتا قاماققا ئېلىنماقتا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنماقتا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ غۇلجا قىرغىنچىلىقى ۋەقەسىنىڭ تۇنجى بولۇپ خەلقئاراغا بىلىنگەن ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقلىق دەۋاسىنىڭ كۈچىيىشىگە تۈرتكە بولغان ۋەقە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى غۇلجا قىرغىنچىلىقى بۇنىڭدىن يىگىرمە يەتتە يىل ئىلگىرى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئادالەتسىزلىككە بولغان نارازىلىقلىرىنى كەسكىن بىر شەكىلدە ئىپادە قىلغان، ھۆرلۈككە بولغان ئىنتىلىشىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ زۇلۇملىرىغا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تىنچ تۇرالمايدىغانلىقى، بويۇن ئەگەنمەيدىغانلىقى، بۇ زۇلۇمنى، بۇ ئىشغالىيەتنى، بۇ زۇلۇمنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ ئىرادىسىنى ئوچۇق-ئاشكارا بىر شەكىلدە زىمىستان قىش كۈنلىرى كوچىلارغا چىقىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى ۋە دۇنياغا قارشى ئوچۇق ئاشكارا بايان قىلغان بىر ھەرىكەت بۇنىڭدىن بۇرۇن نۇرغۇنلىغان ئىنقىلابلار بولدى بارىن ئىنقىلابى بولدى خوتەن ۋەقەسى بولدى ئاقسۇ ۋەقەلىرى بولدى بۇ ۋەقەلەردىمۇ نۇرغۇنلىغان ئىنسانلىرىمىز شېھىت بولدى ئەمما خىتاينىڭ باستۇرۇشى بىلەن دۇنيا خەۋەرسىز قالغان ئەمدى غۇلجا ۋەقەسىنى شۇنداق دېيەلەيمىز تۇنجى قېتىم چەت ئەل مەتبۇئاتلىرىدا كەڭ كۆلەملىك خەۋەر قىلىنغان بىر قېتىملىق ھەرىكەت بۇ ھەرىكەت بىلەن تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى دۇنيا مەتبۇئاتلاردا ئاشكارا ئوتتۇرىغا چىققان. توقسان توققۇزىنچى يىلى ئارىدىن ئىككى يىل ئۆتكەندە تۇنجى قېتىم خەلقئارا كەچۈرۈم قىلىش تەشكىلاتى ئۇيغۇرلار ھەققىدە چوڭ ھەجىملىك بىر دوكلات ئېلان قىلغان. بۇمۇ مۇشۇ غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ جەريانلىرىنى ئەكس ئەتتۈرگەن بىر دوكلاتتى. غۇلجا قىرغىنچىلىقى خىتايغا زۇلۇمغا قارشى ئېلىپ بارغان كۈرەشلەرگە تەسىر قىلغان ۋە ئۇلارغا چىراغ ياققان بىر ھەرىكەت.
ئىككىنچى فېۋرال كۈنى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بايانات ئېلان قىلدى ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىل غۇلجىدا ئۇيغۇر مەشرەپلىرىنىڭ جىنايەت دەپ قارىلىشى ۋە چەكلىنىشى بۈگۈنكى كۈندىكى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ باشلىنىشى خىتاينىڭ ھازىرقى سىياسىتى تۇيۇقسىز چىققان ئەمەس بەلكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ۋە خىتاينىڭ كونتروللۇقى سىرتىدىكى ھەر قانداق ئاممىۋى ئېقىمنى ئاممىۋى پائالىيەتنى زوراۋانلىق بىلەن باستۇرۇشىنىڭ ئۇزۇن يىللىق نەتىجىسى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ كۈچىنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن ئاخىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتەك ۋەھشىي ئۇسۇلنى قوللاندى خەلقئارا جەمئىيەت خىتاينىڭ دەسلەپكى يىللاردىلا باشلىغان بۇ قەبىھ مىللىي قىرغىنچىلىقىدىن ساۋاق ئېلىشى شۇنداقلا بۈگۈنكى كۈندە بولسىمۇ ئۇنىڭدىن ھېساب سورىشى كېرەك ئىكەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىمۇ بەشىنچى فېۋرال كۈنى بۇ ھەقتە بايانات بېرىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىل بەشىنچى فېۋرال يۈز بەرگەن پاجىئە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئومۇميۈزلۈك ۋە سىستېمىلىق باستۇرۇشىنىڭ دەسلەپكى ئالامىتى ھېسابلىنىدۇ كېيىن ئۇ ئومۇم ئېتىراپ قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قاراپ تەرەققىي قىلدى دېگەن مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىمنىڭ بۇ باياناتتا بىلدۈرۈشىچە

ئۇلار سۆزىدە بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ پەقەت خىتاينىڭ دۇنياغا ئاشكارىلانغان مىللىي قىرغىنچىلىق جىنايەتلىرىنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بې دې تې قاتارلىق خەلقئارا ئورگانلارنىڭ بۇ جىنايەتنى توختىتىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى بۇ نامايىش ھەققىدە مەلۇمات بەردى ھەمدە بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەپ نامايىش قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىدى بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇرلار مىللىي قىرغىنچىلىق ئاستىدا ئىڭراۋاتقان بۇ مىللىي قىرغىنچىلىق تېخى تۈگىمىگەن كۈندە ئۇيغۇر ئەركىنلىكى ئۈچۈن بۇ يولدا كۆرەش قىلىۋاتقان ھەرقانداق بىر ئۇيغۇرنىڭكى ئۇيغۇرغا ئېلىپ بارغان قىرغىنچىلىقنى ئەسلەش ۋە شۇ ئەسلەشنى ھەرىكەتكە ئايلاندۇرۇپ، يەنە خىتايغا بىلدۈرۈش، جامائەتكە بىلدۈرۈش، خەلقئارا جامائەتكە بىلدۈرۈش ئۈچۈن كوچىلارغا چىقىپ، نامايىش قىلىش، خاتىرىلەش، بۇ ھەر بىر ئۇيغۇر ئۈچۈن بىر مەجبۇرىيەت دەپ قارايمەن. بۇ مىللىي قىرغىنچىلىق پەقەت بۈگۈن ياكى تۈنۈگۈن باشلانغان ئەمەس. خىتاينىڭ ئىشغالىيىتىدىن تارتىپ تا بۈگۈنگىچە داۋاملىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، تىنچلىقچە كوچىغا چىققان ئۇيغۇرلارنى قانلىق باستۇرۇۋاتقانلىقىنى دۇنيا جامائىتىگە ۋە خىتاي يۈزىگە بىلدۈرۈش، بۇ بىزنىڭ ۋەزىپىمىز، مەجبۇرىيىتىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن تۈنۈگۈن سەپداشلىرىمىز رىشات ئابباس، مەمتىمىن قاتارلىقلار بىرگە بي دې تېنىڭ ئالدىدا، ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە تايم سكۇئېردا نامايىشلارنى ئېپ باردۇق. بىز تۈنۈگۈنكى نامايىش شۇ تەشكىلاتلار بىلەن بىرگە مەسلىھەتلىشىپ، ئورۇنلاشتۇرغان شۇ بويىچە ئېپ باردۇق. گەرچە مەن ۋىرجىنىيەدىن تۆت سائەت ماشىنا ھايداپ بېرىپ، تۆت سائەت قايتىپ كەلگۈچە بىر خىلا ھارغۇق يەتكەندەك بىلىنگەن بىلەن، ئەمما بىر مەجبۇرىيىتىمنى ئادا قىلدىم.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئېلان قىلغان باياناتتا خەلقئارا جەمئىيەتكە خىتابەن مۇنداق دېيىلگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلقئارا جەمئىيەتنى غۇلجا قىرغىنچىلىقىدىن ساۋاق ئېلىپ خىتايغا كەسكىن ھەرىكەت قوللىنىشقا چاقىرىدۇ بىز غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەۋاتقان ۋە مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئازاب چېكىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ يەتكەن بۈگۈنكى كۈندە خىتاينىڭ جىنايىتىگە قارشى بىرلىكتە ھەرىكەت قوللىنىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەيمىز بىز قانۇنىي يوللار ئارقىلىق خىتاينىڭ جىنايىتىدىن ھېساب سوراشقا شۇنچە قەبىھ زوراۋانلىقلارنى قىلىپ تۇرۇپمۇ جازاغا ئۇچرىمايۋاتقان خىتايغا زەربە بېرىشكە موھتاج دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ باياناتىدا يەنە غۇلجا شېھىتلىرىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ لوندونغا يىغىلىپ پائالىيەت ئۆتكۈزىدىغانلىقى ئون يەتتىنچى فېۋرال كۈنى گېرمانىيىنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە مەشرەپ ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك ناملىق پائالىيەت تەشكىللىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى مەشرەپتىن ئىبارەت ئۆزىمىزنىڭ مىللىي ئەنئەنىلىرىمىزنىمۇ ساقلاپ قېلىش پەۋقۇلئاددە مۇھىم شۇنىڭغا بىز ئىككىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنىسى ميۇنىخ مىللىي بىخەتەرلىك كونفرانسىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ئامېرىكىدىكى دېموكراتىيىنى ئۆستۈرۈش ۋەقپى بىرلىكتە مەشرەپ ۋە ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك دېگەن تېمىدا بىر پائالىيەت قىلماقچى. بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قانداق يوق قىلىۋاتقانلىقىنى، بۇ مەشرەپنىڭ تارىخچىسى، بۇنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدىمۇ توختالماقچى. مۇنداچە ئېيتقان چاغدا بۇ ھەرىكىتىمىزمۇ مۇشۇ غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى مەلۇم نىسبەتتە خاتىرىلىگەن شۇنىڭغا ئاتىغان بىر پائالىيەت تۈسىنى ئالغان بولىدۇ. ھەر يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ميۇنخېندە مىللىي بىخەتەرلىك كونفېرانسى ئېچىلىدۇ پۈتۈن دۇنيانىڭ رەھبەرلىرى ھۆكۈمەت ئەربابلىرى مىنىستىرلار دۆلەت ئەربابلىرى مىشەگە كېلىدۇ بۇ ۋاقىتتىن بىز پايدىلىنىپ بۇ قېتىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنىڭدىن يىگىرمە ئوتتۇز يىللار ئىلگىرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشى بىلەن مەشرەپلىرىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشى بىلەن باستۇرۇش ھەرىكىتىنى باشلاپ بۈگۈن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلگەندىن ئىبارەت بۇ جىنايىتىنى بۇنىڭ يالغۇز ئۇيغۇرلارلا ئۈچۈنلا ئەمەس، دۇنيا بىخەتەرلىكىگە، ئىنسانىيەتنىڭ بىخەتەرلىكىگە مۇ تەھدىت سالغان بىر ھاكىمىيەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش مەقسىتى بىلەن بىز مۇشۇ يەردە ئىككىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنىسى بىر پىروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتىمىز.

بۇنىڭدىن يىگىرمە يەتتە يىل ئاۋۋال يۈز بەرگەن بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بارىن ئىنقىلابىدىن كېيىن خىتاي تەرىپىدىن يەنە بىر قېتىم كەڭ كۆلەملىك قانلىق قىرغىنچىلىققا ئۇچراش پاجىئەسىدۇر ھالبۇكى بۇ قانلىق پاجىئە يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن خەلقئارا تېررورىزمغا باغلاپ تەشۋىق قىلىنىپ كەلدى خىتاي مەزكۇر تەشۋىقات ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ ئۇيغۇرلارنى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش، يوقىتىش، ئۆلتۈرۈش مەقسىتىگە يېتىپلا قالماستىن، بەلكى ئۆزىنىڭ جىنايى مەسئۇلىيىتىدىن ئۇستىلىق بىلەن قېچىشقىمۇ ئۇرۇنۇپ كەلدى. مەلۇم بولغىنىدەك، غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يۈز بېرىشىگە سەۋەب بولغان ئەڭ مۇھىم ئامىل ئۇيغۇرلاردىكى مىللىي ئويغىنىش ۋە مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىدۇر. بۇ مىللىي ئويغىنىشقا سەۋەب بولغىنى دەل ئۇيغۇر ئېلىدا ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدىن بۇيان تۇيۇقسىز باش كۆتۈرگەن ئۇيغۇر ياشلىرى ئارىسىدا زەھەرلىك چېكىملىك چېكىش ۋە ئەيدىز كېسىلىنىڭ ئاپەت خاراكتېرلىك

شۇنداق بولغاچقىمۇ ئەسىرلەردىن بۇيان ئۇيغۇر خەلقى ئارىسىدا ھېچ ۋاقىت چېكىملىك ياكى ئىچىملىكلەرنىڭ كەڭ كۆلەمدە تارقالغانلىقىغا دائىر بىرەر تارىخىي ۋەقە يۈز بەرگەن ئەمەس ھەتتا ئون سەككىز ئون توققۇزىنچى ئەسىرلەردە خىتايلار ئارىسىدا ئەپيۈن چېكىشكە خۇمار بولۇش ھادىسىسى مىللىي زەئىپلىشىش دەرىجىسىگە بېرىپ يەتكەن دەۋرلەردىمۇ ئۇيغۇرلار ئارىسىدا بۇنداق بىر ھادىسە ئەسلا يۈز بەرمىگەن ئىدى خىتاي مەنبەلىرىدە ئۇيغۇر ئېلىدا تۇيۇقسىز پەيدا بولغان زەھەرلىك چېكىملىكلەر ئالتۇن ئۈچبۇرجەك رايونلىرىدىن قانۇنسىز ۋە ئەتكەس يول بىلەن كەلگەن دېيىلگەن مەيلى قانداق يول بىلەن كىرگەن بولمىسۇن زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ ئۇيغۇر ئېلىغا كىرىشىنى ۋە ئۇيغۇرلار ئارىسىدا كەڭ تارقىلىشىنى نورمال ھادىسە دەپ قاراشقا بولمايتتى

بەلكى بۇ ھەرىكەت ئۆز نۆۋىتىدە يەنە خىتاي يېقىنقى زامان تارىخىدىكى ئەپيۈن چەكلەش قەھرىمانى دەپ تەرىپلەنگەن لىن زېشۈنىڭ زەھەر چەكلەش ھەرىكىتىدىن ماھىيەت جەھەتتە پەرقسىز بىر ھەرىكەت ئىدى لېكىن ئۇيغۇرلارنىڭ زەھەر ۋە ئەيدىزگە قارشى كۈرىشى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ قوللىشىغا ئەمەس بەلكى كەسكىن توسقۇنلۇق قىلىشى ۋە قانلىق باستۇرۇشىغا دۇچ كەلدى ئەسلىدە ئۇيغۇر ئېلىدا تۇنجى ئەيدىز بىمارى بايقالغان بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلدىن باشلاپلا غۇلجا خەلقى جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈپ ئۇيغۇر مەشرىپى ئارقىلىق ئۇيغۇر ياشلىرىنى تولدۇرۇشقا ئاتلانغان ئىدى ئەمما بۇ ھەرىكەتنى خىتاي قانداقتۇر دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت دەپ قارىلاپ ئۇيغۇر ياشلىرىنى تۇتقۇن قىلىشقا باشلىدى زەھەر چەكلەشنىڭ دۆلەت تەرىپىدىن توسقۇنلۇققا ئۇچرىشى ۋە ئەيدىزنىڭ ئۇيغۇرلار ئارىسىدا جىددىي شەكىلدە يامرىشى ئۇيغۇرلارنىڭ كۈچلۈك نارازىلىقىنى قوزغىدى ئاقىۋەت بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى بەشىنچى فېۋرال كۈنى ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئادالەتسىزلىككە قارشى دەس تۇرۇپ كوچىلارغا تۆكۈلۈشى ۋە ئۆز ھەقلىرىنى قوغداش ھەرىكىتى مەيدانغا كەلدى ئەمما بۇ ھەرىكەت خىتاينىڭ قوراللىق شەكىلدە قانلىق باستۇرۇشى بىلەن پاجىئەلىك ئاياغلاشتى دېمەك زەھەرلىك چېكىملىككە قارشى تۇرۇپ مىللەتنى قۇتقۇزۇشنى نىشان قىلغان ئۇيغۇرلار خىتاي تەرىپىدىن تارىختىكى لىن زېشۈدەك قەھرىمان دەپ سۈپەتلەنمىدى ھەم قارشى ئېلىنمىدى ئەكسىچە تېررورچى سۈپىتىدە پاجىئەلىك ئۆلتۈرۈلۈش قىسمىتىگە مەھكۇم بولدى دېمەك، غۇلجا قىرغىنچىلىقىدىن ئىبارەت ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن بۇ پاجىئەنى ئەسلىگىنىمىزدە، مۇنداق بىر سوئال ئۈستىدىمۇ ئويلىنىپ بېقىشقا ئەرزىيدۇ، يەنى تارىختا خىتايلارنىڭ لىن زېشۈ ئارقىلىق ئەپيۈن چەكلەش ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىشى بىلەن توقسىنىنچى يىللاردا ئۇيغۇرلارنىڭ مەشرەپ ئارقىلىق ئەيدىزگە ۋە زەھەرگە قارشى تۇرۇشىنىڭ ئارىسىدا قانداق پەرق بار ئىدى؟ ئەگەر لىن زېشۈ ئۇيغۇر بولۇپ، غۇلجىدىكى مەشرەپ ئارقىلىق زەھەر چەكلەش ھەرىكىتىگە باش بولغان بولسا، غۇلجا قىرغىنچىلىقى يۈز بېرەرمىدى؟ شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، بۇ يەردىكى مەسىلە ئۇيغۇرلارنىڭ زەھەرلىك چېكىملىككە ۋە ئەيدىزگە قارشى تۇرۇشى ئەمەس. مەسىلىنىڭ تۈپ نېگىزى ئۇيغۇرلارنىڭ خەتەرگە بولغان كوللېكتىپ سەزگۈرلۈكى، ئۇيۇشۇش كۈچى ۋە بىرلىشىش روھىدۇر. خىتاينى قورقۇتقان نەرسە دەل ئۇيغۇرلارنىڭ ھايات ماماتتا ئىتتىپاقلىشىپ دۈشمەنگە قارشى كۈچ ھاسىل قىلالىشىدۇر. چۈنكى خىتاي توقسىنىنچى يىللارنىڭ باشلىرى يۈز بەرگەن بارىن ئىنقىلابى بىلەن تەڭلا ئۇيغۇرلارغا ئۈچ خىل كۈچ دېگەن قالپاقنى كىيدۈرگەنىدى. ئۇيغۇرلارغا شۇ ۋاقىتلاردا ئۈچ خىل كۈچ قالپىغىنىڭ كىيدۈرۈلۈشىنىڭ ئۆزىلا كېيىنكى غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ پاجىئەسىنى بەلگىلەپ بولغانىدى دېسەك ھەرگىز ئارتۇق كەتمەيدۇ چۈنكى توقسىنىنچى يىللاردا ئۇيغۇر نوپۇسى ئەڭ كۆپ نىسبەتنى ئىگىلەيدىغان جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدا ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ خىتاينىڭ تەڭسىز سىياسەتلىرىگە قارشى تەشكىللىك قارشىلىق كۆرسىتەلىشىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ھالقىلىق مىنۇتلاردا جاننى ئالىقانغا ئېلىپ قويۇپ دۈشمەنگە قارشى ئىتتىپاقلىشالايدىغان روھىنى نامايان قىلغانىدى دەل ئۇيغۇرلاردىكى بۇ روھ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئاتالمىش سىرتقا ئىشىكنى ئېچىش سەۋەبلىك خىتاينىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدەك قىسمەتكە دۇچار بولۇش ئەندىشىسىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى چۈنكى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى ۋە شەرقىي ياۋروپادا يۈز بەرگەن بىر قاتار دېموكراتىيەلىشىش ھادىسىلىرى خىتاينى تېخىمۇ چوڭ سىياسىي ئەندىشىلەرگە مۇپتىلا قىلغانىدى بۇنداق ئەھۋالدا خىتاينى ئىقتىسادىي جەھەتتە تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن بىرگە خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنى يوقىتىۋېتىشلا خىتاينىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدەك پارچىلىنىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالالايدىغان بىردىنبىر يولغا ئايلىنىپ قالغان ئىدى دېمەك خىتاي زېمىنىنىڭ ئالتىدىن بىر قىسمىنى ئىگىلەيدىغان تەبىئىي بايلىقلارغا مول گېئوسىياسىي ئورنى ئالاھىدە مۇھىم بولغان بۇ ئالتۇن تۇپراق خىتاي ئۈچۈن ئەسلا ۋاز كېچىلمەس بىر زېمىن ئىدى ھالبۇكى ئۇيغۇرلاردەك مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى ئىزچىل ساقلاپ كەلگەن ۋە ھۆرلۈككە ئىنتىلىپ تۇرغان بىر مىللەتنىڭ مەزكۇر تۇپراقتىكى مەۋجۇتلۇقى خىتاي ئۈچۈن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدەك قىسمەتكە قېلىشىغا سەۋەب بولغۇدەك ئېغىر بىر تەھدىت ھېسابلىناتتى شۇڭا خىتاي ئۆزىنىڭ ئىسلاھات سىياسىتى بىلەن تەڭلا ئۇيغۇرلارنى قانداق ئىدارە قىلىش ئۈستىدە كۈچلۈك باش قاتۇرۇشقا باشلىغان ھەتتا ئاپتونوم رايوننى ۋە مىللەتلەرنىڭ مىللىي كىملىكىنى بىكار قىلىش قاراشلىرىمۇ دەل بۇ دەۋردە خىتايدا قىزىق تېما بولغان ھالبۇكى بۇ دەۋردە خىتاي تېخى يېڭىلا دۇنياغا ئىشىكىنى ئاچقان، شۇنداقلا دېڭ شياۋپىڭنىڭ تەكىتلىگەن سوققان چوتىنى ئاشكارىلىماسلىق، يەنى تاۋگۇاڭ ياڭخۇي يولىدا كېتىۋاتقانلىقى ئۈچۈن ئەينى ۋاقىتتا خىتايدىكى مىللەتلەرنىڭ ئاپتونومىيەلىك ھەقلىرىنى بىكار قىلىشتەك بۇ ئۇرۇنۇشقا تەۋەككۈل قىلالمىدى. چۈنكى خەلقئارادىمۇ خۇددى سېربىيە ھۆكۈمىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى كوسوۋو ئاپتونوم ئۆلكىسىنىڭ ئاپتونومىيە ھوقۇقىنى ئېلىپ تاشلىغاندىن كېيىن بۇ ۋەقە كوسوۋولۇقلارنىڭ مۇستەقىللىق كۈرىشىگە سەۋەب بولغان ئىدى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشىغىمۇ شەرقىي ياۋروپادىكى سىياسىي ئۆزگىرىشلەردە بەزى مىللەتلەرنىڭ مۇستەقىل بولۇشىغىمۇ دەل كىشىلىك ھەق ھوقۇقلارنىڭ كاپالەتلەندۈرۈلمىگەنلىكى سەۋەب بولغان ئىدى خىتايمۇ يۇقىرىقىدەك خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونومىيە ھەقلىرىنى بىكار قىلىش بىلەن ئۆزىگە ئىش تېرىۋېلىشنى خالىمايتتى شۇ ۋاقىتلاردا خىتاي ئۈچۈن خەلقئارانىڭ دىققىتىنى قوزغىمايدىغان ئۇسۇل بىلەن ئۇيغۇرلارنى جىمىقتۇرۇش ئەڭ ياخشى يول بولۇپ قالغان ئىدى بۇ ئۇسۇل دەل ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ خاراكتېرىنى ئەپچىللىك بىلەن بۇرمىلاش ئىدى بۇ ھەقتە مۇنداق بىر مىسالنى تىلغا ئېلىشىمىزغا ئەرزىيدۇ يەنى يېقىندا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقى سەۋەبلىك ئىككى خىتاي ئەمەلدارى جازالاندى بۇ ئىككى خىتاي ئەمەلدارىنىڭ بىرى بولغان ۋە ئىككىنچى ئەۋلاد مىللەتلەر ستراتېگىيىسىنىڭ پىلانلىغۇچىسى خۇ ليەنخې ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ بۇرمىلىنىشىدىكى ھالقىلىق شەخسنىڭ بىرىدۇر خۇ ليەنخې ئۇيغۇر مەسىلىسىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونومىيە ھەقلىرىنىڭ كاپالەتكە ئىگە قىلىنمىغانلىقى ۋە كىشىلىك ھوقۇقلىرىنىڭ دەپسەندە قىلىنغانلىقىدەك بۇ ماھىيەتلىك خاراكتېرىنى بۇرمىلاپ ئۇنى شەرقىي تۈركىستان ئىسلام تېررورچىلىرى ۋە بۆلگۈنچىلىرى دەپ بۇرمىلاش يولىنى خىتاينىڭ ھاكىمىيىتىگە كۆرسەتكەن شەخسدۇر. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئەگەر ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسى شەرقىي تۈركىستان تېررورچى ۋە بۆلگۈنچىلىرى قالپىقى بىلەن خەلقئارالاشقاندا، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدە ئېلىپ بارغان تۈرلۈك جىنايەتلىرىنى خەلقئارادىن يوشۇرۇپ قالغىلى بولىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن. چۈنكى ئىسلام تېررورلۇقى ۋە بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرى ئەينى ۋاقىتتا پۈتكۈل يەر شارى خاراكتېرلىك زەربە بېرىش نىشانى ئىدى. بۇ ۋەجىدىن خىتاي ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنى شەرقىي تۈركىستانچىلارنىڭ ئىسلام تېررورلۇقى ۋە بۆلگۈنچىلىك مەسىلىسى دەپ بۇرمىلىغىنىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ خەلقئارالىشىپ كېتىشىنى ئۈنۈملۈك توسۇپ قېلىشقا بولاتتى خۇ ليەنخې يەنە خۇ ئەنگاڭ بىلەن ھەمكارلىشىپ يازغان مىللەتلەرنى يۇغۇرۇپ بىر گەۋدە قىلىۋېتىش دۆلەتنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇقىملىقى ۋە بىخەتەرلىكىنىڭ كاپالىتى ناملىق ماقالىسىدە مىللەتلەر مەسىلىسىنى سىياسىيلاشتۇرماسلىق ھەرقانداق شەخسنىڭ ئۆز مىللىتىگە ۋەكىل بولۇۋېلىش ۋە رەھبەر بولۇۋېلىشىغا پۇرسەت بەرمەسلىك كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان شۇنداقلا خىتاينىڭ پارچىلىنىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن يەرلىك مىللەتلەرنىڭ سەرخىللىرىغا مىللەت ۋەكىلى ياكى مىللەت رەھبىرى بولۇش پۇرسىتىنى ئەسلا بەرمەسلىك كېرەكلىكىنىمۇ يازغان. دېمەك، بارىن ئىنقىلابىدىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ قارشىلىق ھەرىكەتلىرى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ھەق ھوقۇق كۈرىشى نامىدا ئەمەس، بەلكى خىتاي ھاكىمىيىتىگە تەھدىت بولغان شەرقىي تۈركىستان تېررورچىلىرى ۋە ئۈچ خىل كۈچ نامىدا بۇرمىلاپ تەشۋىق قىلىندى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يەتتىنچى نومۇرلۇق ھۆججىتى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن ئۈچ خىل كۈچ قالپىقى بىلەن ئۇيغۇرلارغا زەربە بېرىش خىتايدا قانۇنىي ئاساسقا ئىگە بولدى دەرۋەقە غۇلجا قىرغىنچىلىقى خىتايدا ئۇيغۇرلارنى يوقىتىش قانۇنلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن يۈز بەرگەن ئىدى ئۆزلىرىنىڭ ھەقلىرى ئۈچۈن كوچىلارغا تۆكۈلگەن غۇلجا ياشلىرى دەل بۇ سەۋەب بىلەن خىتاينىڭ ھاكىمىيەت دۈشمىنى سۈپىتىدە قانلىق باستۇرۇلدى شۇنداق بولۇپلا قالماي يەنە بارىن ئىنقىلابى بىلەن غۇلجا قىرغىنچىلىقى ۋە شۇلاردىن كېيىن يۈز بەرگەن ھەر قانداق ۋەقەلەر بىردەك ئۈچ خىل كۈچ قالپىغى بىلەن كاتېگورىيەلەشتۈرۈلدى شۇنداقلا بۇلار خىتاينىڭ بۈگۈنكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى جىنايىتىنى قانۇنلاشتۇرۇشى ئۈچۈنمۇ دەستەك قىلىندى خىتاي تارىخىدا غەرب مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ خىتاي خەلقىنى ئەپيۈن بىلەن زەھەرلىشىگە قارشى ئەپيۈن ئۇرۇشى قوزغىغان خىتاي بۇنىڭ ئەكسىچە ئۇيغۇرلارنىڭ زەھەرگە قارشى كۈرەشلىرىنى قانلىق باستۇردى ئەپيۈن ئۇرۇشىنىڭ قەھرىمانى بولغان لىن زېشۈينى قەھرىمان دەپ كۈيلىگەن خىتايلار ئۇيغۇرلارنىڭ مەشرەپتىن ئىبارەت مىڭ يىللىق ئەنئەنىسى بىلەن زەھەرگە قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىنى تېررورلۇق دەپ ئەيىبلىدى شۇنىسى ئېنىقكى خىتاي مەيلى قانداق ھىيلە مىكىر ئىشلىتىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقلىق كۈرەشلىرىنىڭ خاراكتېرىنى بۇرمىلىماقچى بولسۇن

ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. بۇنىڭدىن يىگىرمە يەتتە يىل بۇرۇنقى يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى بەشىنچى فېۋرال كۈنى زور ساندىكى غۇلجا ياشلىرى نۆلدىن تۆۋەن قەھرىتان سوغۇققا قارىماي كۆكرىكىنى كېرىپ مەيدانلارغا چىقىپ

تۈركىستان بىرلىكى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى ئەسقەرجان ئەپەندىنىڭ رىياسەتچىلىكىدە بەشىنچى فېۋرال كۈنى ميۇنخېن شەھىرىدە ياشاۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇرلاردىن باشقا يەنە گېرمانىيە باۋارىيە ئۆلكىلىك پارلامېنتىنىڭ ئەزالىرى سىياسىي پارتىيەلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋەكىللىرىنىڭمۇ ئىشتىراك قىلىشىدا ميۇنخېندىكى خىتاي كونسۇلخانىسى ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشتا سۆز قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۈگۈن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ خەلقئارالىق زور بىر مەسىلىگە ئايلىنىشى ئەنە شۇ ۋەتەن ئىچىدىكى قەيسەر خەلقىمىزنىڭ تۆلىگەن ئېغىر بەدەللىرىنىڭ ھاياتى بەدىلىگە ئېلىپ بارغان تىنىمسىز كۈرەشلىرىنىڭ زۇلۇمغا ۋە ئۆلۈمگە تىز پۈكمەيدىغان شانلىق روھىنىڭ بىۋاسىتە مەھسۇلى ۋە نەتىجىسىدىن ئىبارەت شۇنىڭ ئۈچۈن مىللىتىمىزنىڭ ھۆرلۈكى، ئەركىنلىكى ۋە ئازادلىقى ئۈچۈن ئەزىز جانلىرىنى پىدا قىلغان قەھرىمان ئەۋلادلىرىمىزنى قەلبىمىزدە ئەبەدىي ياشنىتىش، ئۇلارنىڭ كۈرەشچان ئىرادىسى ۋە مىللىي روھىغا ۋارىسلىق قىلىش، مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان پۈتۈن شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ مىللىي ۋە ۋىجدانىي بۇرچىدىن ئىبارەت، دېدى. ئەنە شۇنداق نارازىلىق نامايىشلىرىنىڭ بىرى گوللاندىيەنىڭ پايتەختى ئامستېردامدىكى دام مەيدانىدا تۆتىنچى فېۋرال كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ شەرقىي تۈركىستان ئىستىقلال مارشى بىلەن باشلانغان بۇ نامايىشنى گوللاندىيە شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى گوللاندىيە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇش تەشكىلاتى قاتارلىقلار بىرلىكتە تەشكىللىگەن بۇ نامايىشقا گوللاندىيە تۇرۇشلۇق بىر قىسىم ئۇيغۇرلاردىن باشقا يەنە تىبەتلەر خوڭكوڭلۇقلار ۋە گوللاندىيەدىكى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ۋەكىللىرى قاتناشقان نامايىشتا جاراڭلىق شوئارلار توۋلانغان ۋە نۇتۇقلار سۆزلەنگەن بولۇپ گوللاندىيەدە ياشايدىغان لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق نۇتۇق سۆزلەپ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى نارازىلىق نامايىشى ئۆتكۈزگەن ئۇيغۇر ياشلىرىنى تۇتقۇن قىلىپ تۈرمىلەرگە تاشلاپ ۋە ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىشتەك ھەر خىل قاتتىق قول چارىلەر بىلەن جازالىغانلىقىنى كۆرسىتىش بىلەن بىرگە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن بىز مۇشۇ خەلقىمىز ئىگە چىقالمىساق ئىككى دۇنيا قارا يۈز بوپ كېتىمىز مۇشۇ دەقىقىدە شۇ ۋەتىنىمىزدە كامپ لاگېر تېخى تاقالغىنى يوق شۇ خەلقىمىز تېخى ئۆلۈۋاتىدۇ قىرىلىۋاتىدۇ شۇ ئاچا سىڭىللىرىمىز، ئاپا ھەدىلىرىمىز خىتاينىڭ باسقۇنچىغا ئۇچراۋاتىدۇ. شۇ نارەسىدە بالىلىرىمىز ئاتا ئانىلىرىدىن ئايرىلىپ، بالىلار كامپلىرىدا ئۆلۈۋاتىدۇ، قىرىلىۋاتىدۇ. شۇ نارەسىدە بالىلىرىمىزنى ئاھۇ زارى تۇتمامدا بىزنى. شۇ ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنى ئاھۇ زارى تۇتمامدا ئويلاپ بېقىڭلار.
قەلبىنۇر سىدىق خانىم يەنە غۇلجا بەشىنچى فېۋرال قىرغىنچىلىقى يىگىرمە يەتتە يىلدىن بۇيان يۈرىكىمىزدىكى يارا بولۇپ كەلدى دەپ تەكىتلىدى ۋە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خەلقئارا بېسىم سەۋەبىدىن ئاقلاشقا كىرىشىپ ھەر خىل تەشۋىقاتلارنى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى ھەتتا چەت ئەللەردىكى بەزى ئۇيغۇرلارنىڭمۇ خىتاينىڭ بۇ تەتۈر تەشۋىقاتىغا ماسلىشىۋاتقانلىقىنى ئەيىبلىدى

بۇندىن يىگىرمە يەتتە يىل بۇرۇن يۈز بەرگەن غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى توغرىسىدا ئاخبارات ئېلان قىلدى نامايىشنىڭ ئاخىرىدا گوللاندىيەدە تۇرۇشلۇق Global Human Rights Defense دېگەن تەشكىلاتنىڭكى زىيارىتىنى قوبۇل قىلدىم. بۈگۈنكى بولغان نامايىش ھەققىدە بىر بايانات.
بەردىم. ئامېستېردامدىكى بۇ نامايىش ئىككى سائەت ئەتراپىدا داۋاملاشقان بولۇپ، نامايىش تەشكىللىگۈچى پائالىيەتچىلەردىن بىرى ئابدۇرېھىم غېنىمۇ بۈگۈنكى نامايىشتا سۆز قىلغان، ئۇ بۇ ھەقتە مەلۇمات بەردى. بىز ھەر يىلى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى نامايىش قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دۇنياغا ئاڭلىتىش ئارقىلىق بۇ قاباھەتلىك كۈننى ئەسلەيمىز. بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى يەنە ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدىمۇ كەڭ كۆلەملىك نامايىش ئېلىپ بېرىش ئۇسۇلى بىلەن ئۆتكۈزۈلدى نامايىشتا بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى جازا لاگېرىدىكى ۋە شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرىنى كۆرگەزمە قىلىپ بېلگىيە خەلقىنىڭ دىققىتىنى تارتقان بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئەكبەر تۇرسۇن ئەپەندى بېلگىيەدىكى نامايىش ھەققىدە ئۇچۇر بېرىپ شۇنداق دەيدۇ. ئۈچىنچى فېۋرال بريۇسسېلدىكى ئالبېرتين مەيدانىدا غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقىنى خاتىرىلەپ نامايىش ئورۇنلاشتۇردۇق. نامايىش ناھايىتى تەرتىپلىك، جانلىق بولدى. مۇشۇ بىر قانچە لاگېر شاھىتلىرىنىڭكى ھايات ھېكايىلىرىنى، بىر قانچە لوزۇنكىلارنى ياسىغان بولدۇق. شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىن ئوخشىمىغان ياش. تىكى مۇشۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى ئۇنى ئايرىم بىر لوزۇنكا ياسىدۇق ۋە تەشۋىقات ۋاراق تارقاتتۇق. تۆتىنچى فېۋرال كۈنى شىۋېتسىيە ئۇيغۇرلىرىمۇ خىتاينىڭ ستوكھولمدىكى تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزگەن. نامايىشچىلار جاراڭلىق ئاۋازلىرى بىلەن تاجاۋۇزچى خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ. كەت، ئۇيغۇرلارغا ھۆررىيەت، شەرقىي تۈركىستانغا مۇستەقىللىق دېگەندەك شوئارلار بىلەن خىتاي ئەلچىخانىسى ئەتراپىنى زىلزىلىگە سالغان. ئۇيغۇرلارنىڭ جاراڭلىق شوئار سادالىرىدىن ساراسىمىگە چۈشكەن خىتاي ئەلچىخانىسى يۇقىرى ئاۋازلىق كانايلار بىلەن قىزىل ناخشىلارنى قويۇپ نامايىشچىلارنىڭ ئاۋازىنى باستۇرۇشقا ئۇرۇنغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى بەشىنچى فېۋرال كۈنى غۇلجا شەھىرىدىكى بىر قانچە مىڭ ئۇيغۇر ياش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي باستۇرۇش سىياسىتىگە جۈملىدىن مىللىي مەشرەپ مەدەنىيىتى پۇتبول قاتارلىق ئاممىۋى تەنھەرىكەت پائالىيەتلىرىگە چەك قويۇش ھەرىكەتلىرىگە قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرگەن بولسىمۇ ئەمما خىتاي قوراللىق ساقچى قىسىملىرىنىڭ كەڭ كۆلەمدە باستۇرۇشىغا ئۇچرىغانىدى. نەتىجىدە نەق مەيداندا زور ساندىكى ياشلار قولغا ئېلىنغان، يارىلاندۇرۇلغان ۋە ھەتتا ئۆلتۈرۈلگەن. ئەينى ۋاقىتتا ئۆلگەن ۋە تۇتقۇن قىلىنغانلارنىڭ سانى بۇ نامايىشنى خىتاينىڭ قانلىق باستۇرۇشى نەتىجىسىدە كېلىپ چىققان ئاقىۋەتلەر، تۈرمىلەردىكى ۋە.

ۋەقپىسى قاتارلىق تەشكىلاتلار بىرلىشىپ ئەنقەرەدە بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. ئەنقەرەنىڭ مەركىزىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ زالىدا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ خاتىرىلەش پائالىيىتىدە سۆز قىلغان يېڭى رېفاھ پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى پارلامېنت ئەزاسى دوغان بېكىن ئەپەندى بۇنىڭدىن يىگىرمە يەتتە يىل بۇرۇن يۈز بەرگەن غۇلجا قەتلىئامىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا ئايلانغانلىقىنى، پۈتۈن دۇنيا دۆلەتلىرىنىڭ ھەرىكەتكە كېلىپ، بۇ قىرغىنچىلىقنى توختىتىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. مەزكۇر خاتىرىلەش پائالىيىتىنى ئۇيۇشتۇرغان ئۈچ ئورگانغا ۋاكالىتەن uyg'ur akademiyasining bosh kotibi Abdülhamit Karahan Efendi metbuat beyanatını okup etti.
Bilindiği gibi Doğu Türkistanlara Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi tarafından sistematik bir şekilde soykırım politikaları uygulanmakta. Bugün de topluma kampları aracılığıyla Uygur Türkleri başta olmak üzere bütün Doğu Türkistanlılara soykırım devam etmekte.
Xitay Şarkı Türkistanlıklara qarata sistemli halda ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارماقتا. بۈگۈنكى كۈندىمۇ جازا لاگېرلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان شەرقىي تۈركىستاندىكى تۈركىي خەلقلەرگە قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى داۋام قىلماقتا. خىتاي دائىرىلىرى بۇنىڭدىن يىگىرمە يەتتە يىل بۇرۇن، يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى غۇلجىدا تىنچ نامايىش ئۆتكۈزگەن يۈزلىگەن ئۇيغۇرنى قەتل قىلغان ئىدى. بەشىنچى فېۋرال ئۇيغۇر ھازىرقى زامان تارىخىدا چوڭقۇر ئىز قالدۇرغان ئۇنتۇلماس بىر كۈندۇر. ئىنسانىيەتنىڭ ۋە مەدەنىيەتنىڭ دۈشمىنى بولغان خىتاي كومپارتىيەسى ھەقىقىي يۈزىنى ئاشكارىلىغان كۈندۇر. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇلھەمىت قاراخان ئەپەندى مەزكۇر باياناتتا يەنە مۇنۇلارنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
Doğu Türkistan'da bunlar yaşanırken Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarını 10 ülke soykırım olarak tanımışlardır. özellikle Türk ve İslam dünyası sessizce izlemekte.
Şarkı Türkistan'da ırkı kırgınçılık hile hem devam kılıvatkan bugünkü günde Xitay'nın bu bastırış siyasetini ئون دۆلەتنىڭ پارلامېنتى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلدى. لېكىن نۇرغۇن دۆلەتلەر، بولۇپمۇ تۈرك ۋە ئىسلام دۆلەتلىرى تېخىچە بۇ مەسىلىدە سۈكۈتتە تۇرماقتا. ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەر ھېلى ھەم جازا لاگېرلىرىدا تۇرماقتا. بىز شەرقىي تۈركىستانلىق بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن خىتاينىڭ بۇ لاگېرلارنى دەرھال تاقىشىنى، تۈركىيە باشچىلىقىدىكى تۈرك دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشىنى تەلەپ قىلىمىز. ئارقىدىن پارلامېنت ئەزاسى دوغان بېكىن ئەپەندى سۆز قىلدى. O mundak dedi.
Doğu Türkistan kanayan yaramızdır. sadece Müslüman dünyasının değil, bütün dünyanın kanayan yarasıdır. Ne yazık ki e, Çin son dönemlerde daha büyük bir cüretle konsantrasyon kamplarını kurarak burada milyonlarca Müslüman Uygur Türk'ünü bu kamplarda yerleştirerek, çeşitli işkenceler yaparak bu bulca katliamın boyutlarını bütün Doğu Türkistan'a yaymış durumda olduğunu görüyoruz.
Şarkı Türkistan bizden kanaga yarımızdır. O fakat İslam dünyasınınla emez, belki bütün dünyanın kanagan yarısıdır. Epsuz ki Xitay keyinki yıllarda teximi zor cesaret bilen lager kurup, milyonlagan Uygurna lagerlaga solap, ئىسكەنجە ۋە ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق غۇلجا قەتلىئامىنى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستانغا كېڭەيتتى. نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا قارىتا پۈتكۈل مىللەت گەۋدىسى بىلەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارماقتا. خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىپلا قالماي، بەلكى بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى، تىلىنى ۋە دىنىنى يوق قىلىشقا ئۇرۇنماقتا. ئەپسۇسكى، بۇنىڭغا قارىتا نۇرغۇن دۆلەتلەر سۈكۈتتە تۇرماقتا. شەرقىي تۈركىستان يەر ئاستى ۋە يەر ئۈستى بايلىقلىرى بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ئورنى ناھايىتى مۇھىم بىر تۇپراق. شەرقىي تۈركىستان خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ تۈگۈنى بولغاچقا، خىتاي ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي ئاسسىمىلاتسىيە قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ئۇ سۆزىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشىۋاتقانلىقىنى، ئەسلىدە تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشى كېرەكلىكىنى، ئەپسۇسكى ھازىرقى ھۆكۈمەتنىڭ بۇنداق بىر سىياسىتى يوقلىغىنى teklepötdi. Mezgür палиятке катнашкан И партиясыдан болган парламент әзасы Фахретдин Юкш әпәндімі söz kılıp mındak dedi.
Tabii Doğu Türkistan meselesi herhalde en az bir 100 yıllık mesele. Bu sadece Müslümanların değil, sadece Türklerin değil, insanlığın meselesi. Çünkü orada 100 yıl aşkın bir süredir bir insanlık katliamı yaşanıyor.
Şarkı Türkistan'ın müstakillik meselesi ئەڭ ئاز يۈز يىللىق تارىخقا ئىگە. ئەسلىدە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى ئىسلام ۋە تۈرك دۇنياسىنىڭلا ئەمەس، بەلكى ئىنسانىيەتنىڭ مەسىلىسىدۇر. يۈز يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان ئۇيغۇر تۈركلىرى زۇلۇم ئاستىدا ياشىماقتا. كېيىنكى يىللاردا بۇ زۇلۇم ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئايلاندى. بۇ پۈتۈن دۇنيا دۆلەتلىرىگىمۇ مەلۇم. ئەپسۇسكى، دۇنيادا بۇنىڭغا قارىتا كۈچلۈك ئىنكاس قايتۇرۇلمايۋاتىدۇ. بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى تۈرك دۇنياسىنىڭ ئەڭ ئېچىنىشلىق بىر كۈنىدۇر. غۇلجا قىرغىنچىلىقى بۇندىن يىگىرمە يەتتە يىل بۇرۇن مەيدانغا كەلگەن بولۇپ، يۈزلىگەن كىشى ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى. تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ پەريادىنى ئاڭلىتىشقا تىرىشماقتا. مەن پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىگەن ۋاقىتتا ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلاتتىم. بۇ ھەقتە قارار لايىھەلىرى سۇنغان بولساقمۇ رەت قىلىندى. بىز تۈرك مىللىتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇنى ئۇنۇتمايمىز ۋە ھەر ۋاقىت خىتايدىن بۇنىڭ ھېسابىنى سورايمىز. ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ خاتىرىلەش پائالىيىتىدە بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ كېلىپ چىقىش سەۋەبلىرى، ئېچىنىشلىق جەريانى ۋە بۇ ھەقتە يېڭىدىن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان مەلۇماتلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەزكۇر يىغىندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى، ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئۇيغۇر تارىخ تەتقىقاتچىسى سائادەتتىن گۆمەچ ئەپەندى ۋە ھاجى بايرام ۋېلى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئەنۋەر ئايدوغان ئەپەندىلەرمۇ سۆز قىلدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى يۈز بەرگەن بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ سىنالغۇ كۆرۈنۈشى ئۆز دەۋرىدە تۈركىيەدىكى ئا تىۋى قانىلىدا كۆرسىتىلگەندىن كېيىن تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل ۋە ئەنقەرە شەھەرلىرىدە مىڭلىغان كىشى قاتناشقان نارازىلىق نامايىشلىرى ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى. مەزكۇر سىنالغۇ كۆرۈنۈشى ياۋروپا دۆلەتلىرىدىمۇ كۆرسىتىلگەندىن كېيىن، خەلقئارا كېچۈرۈم تەشكىلاتىغا ئوخشاش كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مەخسۇس دوكلاتلار تەييارلىغان ئىدى. مۇتەخەسسىسلەر بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى تۈركىيەدە ۋە پۈتۈن دۇنيادا يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرگەنلىكىنى، بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ خەلقئارالىشىشىنى تېزلەتكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە.

ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى كونسۇلخانىسى ئالدىدا تۆتىنچى فېۋرال كۈنى نامايىش ئېلىپ باردى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن نامايىش ۋە ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا نامايىشچىلار ھەق ھوقۇق ئادالەت ئۇيغۇرلارغا ھۆررىيەت شىنجاڭ ئەمەس شەرقىي تۈركىستان ئىشغالچى خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ كەت دېگەندەك شوئارلار توۋلىدى. ئىشغالچى قاتىل چىن تۈركىستاندىن دېفول. ئىشغالچى قاتىل چىن تۈركىستاندىن دېفول. ھاق، ھوقۇق، ئادالەت تۈركىستانا ھۆررىيەت. ھاق، ھوقۇق، ئادالەت تۈركىستانا ھۆررىيەت. ئىستانبۇلدا ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇرلاردىن ئەر ئايال بولۇپ بەش يۈز ئەتراپىدا كىشى قاتناشقان نامايىشقا دېمىرئۆرەن خەۋەر ئاگېنتلىقى ئانادولىيە خەۋەر ئاگېنتلىقى قاتارلىق ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ مۇخبىرلىرىمۇ كەلگەن بولۇپ نامايىش جەريانىدا بايانات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىلدى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆز قىلىپ غۇلجا قىرغىنچىلىقى توغرىسىدىكى باياناتنى ئوقۇپ ئۆتتى بۈگۈن بۇرادا بەش شۇبات بىن دوقۇز يۈز دوقسان يەدى تارىخىندە دوئۇ تۈركىستاننىن غۇلجا شەھىرىندە ياشانان قەتلىئامىن يىرمى يەدىنجى يىل مۇناسىبەتى ئىلە. بىز بۈگۈن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى بەشىنچى فېۋرال شەرقىي تۈركىستاننىڭ غۇلجا شەھىرىدە يۈز بەرگەن قىرغىنچىلىقنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى يىللىقىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن بۇ يەرگە جەم بولدۇق. بۇ قىرغىنچىلىق خىتاي ئىشغالىيىتىگە قارشى خەلقنىڭ ئادالەت، دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەلىپى بىلەن باشلانغان تىنچ نامايىشنىڭ قانلىق باستۇرۇلۇشى بىلەن ئوتتۇرىغا چىقتى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى غۇلجا شەھىرىدىكى بىر گۇرۇپپا ئاياللار رامزاننىڭ ئاخىرقى كۈنى بىر يەرگە يىغىلىپ ئۆزلىرىنىڭ دىنىي ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلماقچى بولغاندا خىتاي ساقچىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ قېيىن قىستاققا ئېلىنىپ ھاياتىدىن ئايرىلدى بۇ ئەھۋالغا قارىتا بەشىنچى فېۋرال كۈنى باشلانغان تىنچ نامايىش خىتاي ساقچىلىرى ۋە ئەسكەرلىرى تەرىپىدىن زورلۇق بىلەن باستۇرۇلدى ۋە يۈزلىگەن كىشى ئېتىشىش سەۋەبىدىن ھاياتىدىن ئايرىلدى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان يەنە مۇنداق دېدى.
گۇلجا قەتلىئامىنىن ئاجىسى ئۈزەرىندەن يىرمى يەدى يىل گەچمەسىنە رامەن ھالا ئاجىلارىمىز تازەدىر. گەرچە غۇلجا قىرغىنچىلىقى يۈز بېرىپ ئارىدىن يىگىرمە يەتتە يىل ئۆتكەن بولسىمۇ، قايغۇ ئەلەم ھازىرمۇ قەلبىمىزنى ئازابلايدۇ بۇ ئازابلىق قىرغىنچىلىقنى سادىر قىلغۇچى خىتاي دۆلىتى خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىدا سوتلانمىغۇچە بىزنىڭ قەلبىمىز پەس كويغا چۈشمەيدۇ بەشىنچى فېۋرالدىكى قىرغىنچىلىق شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بەرگەن نەچچە ئونلىغان قىرغىنچىلىقتىن پەقەت بىر مىسال خىتاي بەشىنچى فېۋرالدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستاندا نۇرغۇن قىرغىنچىلىقلارنى ئېلىپ باردى ئىشغالچى خىتاي شەرقىي تۈركىستانغا ناتسىستلارنىڭ قىلمىشلىرىنى ئەسلىتىدىغان جازا لاگېرلىرى قۇرۇپ ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق ئادەمنى قولغا ئالدى ۋە ئۇلارنى مېڭە يۇيۇش جىسمانىي قىيناش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىق ئىنسانلىق قېلىپىدىن چىققان ھەرىكەتلەر بىلەن قىينىدى ئىشغالچى خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىدىن باشقا شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قارىتا ھەر خىل جىسمانىي جەھەتتىن قىيناش ئورگانلىرىنى ئوغرىلاش باسقۇنچىلىق ھاقارەتلەش چەتكە قېقىش ئىرقچىلىق قانۇنسىز قولغا ئېلىش دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىش مۇسادىرە قىلىش قاتارلىق سىياسەتلەرنى يۈرگۈزۈپ كەلمەكتە نامايىش جەريانىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپىسىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلھەمىد سۆز قىلىپ بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا توختالدى.
بۇ قەتلىئام دۇنيادا چوق ئاز يانقى بۇلمۇش، ئۇلۇسلارئاراسى قۇرۇلۇشلار، مۇسۇلمان تۈرك قاردەشلىرىمىز. بۇ قىرغىنچىلىق دۇنيادا ناھايىتى ئاز دەرىجىدە دىققەتكە ئېرىشتى، بولۇپمۇ مۇسۇلمان ۋە تۈرك قېرىنداشلىرىمىز بۇ ھادىسىلەرگە ئانچە كۆپ نارازىلىق بىلدۈرۈپ كەتمىدى. خىتاينىڭ بۇ قىلمىشلىرى جازاسىز قالغانلىقى سەۋەبىدىن خىتاي تېخىمۇ جاسارەتلىنىپ بۈگۈنكى كۈندە قەتلىئامدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا يۈزلىنىپ شەرقىي تۈركىستانلىقلارنى پۈتۈنلەي يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ خۇسۇسەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان نەچچە مىليون شەرقىي تۈركىستانلىقلارنى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا سولاپ قويۇپ ئۇلارغا ناتسىستلار لاگېرلىرىدىكىدىن ئېغىر دەرىجىدە زۇلۇم قىيىن قىستاق ئىسكەنجە ۋە ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىيانە سىياسەتلەر يۈرگۈزۈۋاتىدۇ مانا مۇشۇنداق ئەھۋاللارغىمۇ مۇسۇلمان ۋە ئىسلام دۇنياسى پەرۋا قىلماي جىم تۇرۇۋالغان بولسىمۇ غەرب ئەللىرى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزدە تۇتقان ئاساستا بولسىمۇ بىر قانچە نۇقتىدىن ھەرىكەتكە ئۆتتى ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى لوندوندا ئېچىلغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزمەكتە ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم چىقاردى ئاخىرىدا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى رەئىسى ئالىمجان بوغدا سۆز قىلىپ خىتاينىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى بەشىنچى فېۋرال كۈنىلا ئەمەس بەلكى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن بۇيان زۇلۇم ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى ئەزىز ۋە مۆھتەرەم قېرىنداشلار! خىتاي بۇ زۇلۇمنى پەقەت بەش فېۋرال كۈنى ئەمەس، مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستانغا بېسىپ كىرگەندىن تارتىپ ھەر ۋاقىت شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە زۇلۇم قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. بۇلارنىڭ مەقسىتى مەلۇم، بىزلەرنى بۇ توپراقتىن تامامەن يوق قىلىۋېتىش ۋە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش بىزنى تۈپ يىلتىزىمىزدىن قۇرۇتۇپ، ئۇ ۋەتەننى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش. پائالىيەتتە يەنە كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى، ژۇرنالىست ئادەم ئۆزكۆسە سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى. ھەر ئۇيغۇر كاردەشىمىز بىرەر كۆك بايراقتۇر، بىرەر باغىمسىزلىق نىداسىدۇر. ئەڭ بۈيۈك كۈرەش مىللىي كىملىكىمىزنى قوغداش كۈرىشىدۇر.